سان سنڌ دنيا کي خبر پوي ته الله تعالي جي مدد ڪيئن ٿيندي آهي الله حڪيم آهي پوء هن پنهنجو هڪڙو ماڻهو پئسن تي ڏياري موڪليو تڪڙو ته وڃي ۽ هوڏي ابو جهل کي چئو اسانجي اڳ اڳ ٿا وٺن پيا مسلمان سو تنهن ڪري توهان هيڏو وڏو لشڪر ڪاهي اچي هنن سان وڙهو اسانجي جان ڇڏايو انکي نفير چئبو آهي انکي مخبر چئبو آهي هيڏو عير معنيٰ قافلي وارو جيڪو اٺن جو قافلو هيو اهو ان ۾ مال ۽ تجارت جو سامان هو اهو وڃي ابو جهل وٽ پهتو هن جو رستو رابغ جو ورتو ته منزل ٿي وئي ڊگهي جڏهن پهچن ابو جهل وارن کي ان ڳالهه جو پتو نه رهيو ته بچيا يا ختم هنن اتان وڏو هڪڙو لشڪر تيار ڪيو آخر اڳڀرو هلڻ کان پوء

رب تبارڪ وتعاليٰ انهن جا جيڪي ماڻهو هيا چيدا چيدا ماڻهو ڪافرن جا سڀ ڇڪي هتي آندا بدر ۾ جيڪي پوڙهي قسم جا ماڻهو هيا انهن کي جهنڊا ڏئي جهليو ته تهان جهنڊا جهلي بيهي رهو ۽ دنگو اصل نه ڏجو ڪافرن کي ۽ جوان ماڻهو اهي جنگ ۾ تيار ٿيا مال غنيمت انهن حاصل ڪئي پوء هي پهريون فيصلو آهي ڪراڙن ۽ جوانن جي وچ تي جوانن کي چيو بابا اسان کي مال غنيمت ۾ شريڪ ڪجو واقعو پهريون هو مسائل جي خبر نه هئي جوانن چيو ته اسان جنگ ڪئي آهي اسان سر ڏئي لڙيا آهيون تهان کي ڪو نه ڏبو هنن چيو بابا جيڪڏهن اسان جهنڊا نه جهليون ها ته تهانجي قوت ڪيئن ڏيکارجي ها اسان جهنڊو ڦٽي ڪري جيڪڏهن مال غنيمت ۾ اچون ها، اتان وٿي ٿئي ها. ڪافر ڏسن ها ته هو دنگو آ، لڳي توهان جي پٺيون حملو ڪن ها. بهرحال اسان جي حفاظت سان توهان کي قوت ملي آهي. اهو اختلاف هيو، پوء انهي اختلاف ۾ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن وٽ ويا. سعد بن معاذ اهي شيوخ منجهان هيو. چي والله يا رسول الله ما منعنا ان نطلب ما طلب هؤلاء الشبان من القتل والاسر والغنائم. اسان کي ڪا پرواهه ڪانهي، جيڪو غنيمت ٿي آ، قتل ٿيو آ، معاملو ٿيو آ، اسان ڪجهه نٿا گهرون، اسان کي اجر کپي بس. ۽ اسان مال غنيمت جيڪا آهي سا اها به هروڀرو پنهنجي اجر جي جيڪڏهن اسان جي مقابلي ۾ اچي ته اها به نه کپي. ۽ دشمن جو جيڪو جبن آ، سستي آ،

توهان کي اها طاقت ڏني، مدد ڏني، جڏهن توهان اهو ڪم ڪيو آهي. اهو قافلو اتان وٺي هليو، جماعت ماڻهن جي نڪتي، اٺ اٺ جي ناڪيلي به هن سون جي ڪئي هئي، ابوجهل ان کي نفير چئبو. قافلي جي معنيٰ عير، عير معنيٰ

اها آهي نياڻي عبدالمطلب جي اها پڦي آهي حضور انور صلي الله جي ڀيڻ حضرت عباس جي صفيه جيڪا هئي تنهن ته ايمان آندو هو پر عاتڪه جيڪا هئي سا وڏي هڪ سياڻي ۽ سمجهدار عورت هئي ان انهي رات تي خواب لڌو آهي جنهن رات تي وڏي خبر آئي آهي صبح جو ابو جهل ٿو لشڪر ڪڍي عاتڪه خواب ٿي لهي پئي ته آسمان مون هڪڙو ملڪ مون کي نازل ٿيندي نظر آيو آهي جو وڏو هڪڙو پٿر کنيو اٿئي جبل مون ان پٿر کي کڻي چوڌاري گهرن مڪي جي گهمايو اٿئي وري جڏهن چوڌاري گهمايو اٿئي ته ڪو به اهڙو گهر نه رهيو آهي جو ان مون

حضرت عباس جي متعلق تحقيق اها آهي ته اهو طبعي طرح سان، قلبي طرح سان نبي سائين جي پاسي ڏانهن سڪون ۾ ۽ قرار ۾ ۽ ايمان ۾ هيو ۽ بدر جي جنگ ۾ ڪافرن سان گڏجي آيو آهي لڙائي ۾ ۽ گرفتار به ٿيو پوء اسلام دير سان ظاهر ڪيو اٿئي ان جي مٿان وڏو هڪڙو بحث ٿيل آهي جنهن ۾ اها ڳالهه ثابت ٿئي ٿي ته حضرت عباس

اهڙا توهان معتبر ٿي ويا آهيو. بس هڪدم سڄي شهر ۾ کي گهرايائين بيت الله شريف ۾ چيائين ته بابا هيڏي زيادتي ٿي آ، اسان جي قافلي وارن تي محمد ان جي اصحاب حملو ڪيو آ، قافلو انهن جي هٿ ۾ اچي ويو آهي، تنهنڪري پوء نڪرو. آخر سائين هنن تياري ڪئي. ڪن ماڻهن چيو ته سائين اسان کي خبر پئي ته ساحل البحر ورتو اٿئين،

اهڙي طرح نڪري آيا حضور انور صلي الله عليه وسلم جن اڳ ۾ اتي هيا پنهنجي صحابه کان مشورو ورتو ته جنگ جو ميدان ڪيئن ٺاهجي جبرائيل عليه السلام آيو نبي سائين کي خبر ڪيائين الله تعاليٰ جو وعدو توهان سان ٻن جماعتن منجهان ڪنهن هڪڙي جو آهي قافلو ته ويو نڪري هاڻي ٿو لشڪر ان سان مقابلو ڪبو جيڪي اهي هليا ٿا اچن ته مڪي کان ۽ پنهنجي وڏي طاقت سان اچن ٿا پنهنجا هٿيار به کڻي ٿا اچن پوء حضور انور صلي الله عليه وسلم فرمايو ته ياد رکو الله تبارڪ وتعاليٰ اسانجو مددگار آهي ڪن ماڻهن چيوسي جنگ جو مسئلو ته ڏاڍو سخت ڏکيو آهي اهڙا ڪي ماڻهو هيا جن ائين چيوسي جنگ جو مسئلو ته ڏکيو آهي اسان جيڪي نڪتا هئاسي اتان سو نڪتا هئاسي قافلي جي لاء قافلي ۾ ماڻهو هئا ڪل چاليهه هاڻي هتي ته وڏي هڪڙي فوج ٿي اچي پئي، انهن سان ڪيئن مقابلو ڪري سگهبو؟ اها ڳالهه ٻڌائين. اهي ماڻهو جيڪي هيا اهڙا ڪمزور ذهن جا ماڻهو هيا. نبي اڪرم صلي الله جو چهرو ان تي متغير ٿي ويو، غصي ۾ اچي ويو، ڪاوڙ ظاهر ٿي، فرمايو ته قافلو جيڪو هو سو ته واقعي ويو هجو پر هي ابو جهل جيڪو هاڻي اسان ڏي اچي رهيو آهي ۽ الله تعاليٰ جو واعدو ڪيو ته اسان توهان سان مدد ڪنداسين ۽ غلبو رب تعاليٰ توهان کي ڏيندو يا قافلي تي غلبو ڏيندو يا لشڪر تي غلبو ڏيندو هاڻي توهان جنگ کان ڇو ٿا ڀڄو توهان کي اها جماعت گهرجي جنهن کي سلامتي به هجي ۽ مال به هجي الله تعاليٰ ته ارادو ٿو ڪري ته حق کي بلند ڪري اسلام کي ظاهر ڪري باطل جي بيخ ڪني ڪري پوء انهن چيو ته سائين دشمن کي وري به ڇڏي قافلي جي ڪڍ لڳو هلي پهچنداسون. اهي هي قسم جا هڪڙا ماڻهو هيا، جنهن جي لاء رب تبارڪ وتعاليٰ فرمايو آهي ته توهان ۾ هڪڙا اهڙا ماڻهو هئا، وان فريقا من المومنين لڪارهون، هڪڙي جماعت توهان جي جنگ کي ناپسند پئي ڪري، يجادلونک في الحق، حق جي بلنديء ۾ تو سان جهڳڙو پيا ڪن، بعد ما تبين، ظاهر ٿي چڪو هو مسئلو، ڪانما يساقون الي الموت، ڄڻ موت ڏي پيو انهن کي ڪاهيو وڃي، وهم ينظرون توڙي ڏسن پيا.

جيڪڏهن ماڻهو وڃي ته مديني منور کان سو اوڏانهن هلي ته ڏسن پيا پرواهه نه ڪن بس تنهنجو حڪم اسانجي مردن انصار منجهان هڪڙو ماڻهو به توکان پوئتي نه هٽندو

تون به هل، تنهنجو رب به هلي، اسان به تو سان گڏ جنگ ۾ آهيون، اسان هونء نه چونداسين ته اسان هتي آهيون، تنهنڪري سائين تون هل. جيستائين اسان جي اک هن دماغ ۾ چُري پُري ٿي، تيستائين اسان قربان آهيون. پوء نبي سائين جن کليا انهن تي ۽ خوش ٿيا. اصل ڳالهه هيء هئي ته انصار جو جيڪو معاهدو هو نبي اڪرم صلي الله وسلم سان اهڙو نه هو. جيڪو بيعت العقبه ٿي مديني مڪي مڪرم ۾ هجرت کان اڳ ۾ ان بيعت العقبه ۾ انصار چيو ته سائين اسان تنهنجي هتي مدد نٿا ڪري سگهون تون هل مديني ۾ رهس پوء جڏهن تون اسان وٽ ايندين ته پوء سائين اسانجي مٿان اسانجي ديار تي اسانجي شهر تي جيڪڏهن ڪو حملو ڪري ٿو پوء سائين اسان تنهنجو هي دفاع ڪنداسين اسانجا ٻار دفاع ڪندا اسانجون عورتون دفاع ڪنديون اسانجا سر ختم ٿي ويا ته پوء اهي به تنهنجي حفاظت کي نه ڇڏينداسين مطلب ته واعدو آهي تون اچ اسان ته نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن کي اڄ انهيء جنگ ۾ اها ڳالهه محسوس هئي ته هنن جو معاهدو شهري معاهدو آهي مديني ۾ رهڻ کان بعد جو معاهدو آهي هن جنگ ۾ متان انهن جو معاهدي کان ٻاهر ڳالهه قبول ڪن يا نه ڪن تنهن ڪري مشوري ۾ ويندو پر هنن چيو سائين ڳالهه ئي ڪانه ڪا اسان هاڻي توکي حق تي سمجهو آهي اسان تو تي هاڻي اسلام آندو آهي پوء شهري معاهدو جيڪو هو سو پهريون هو دفاع ۽ حفاظت جو اخلاقي معاملو هو اسلام هو اهو به پر هاڻي اسان هن ڳالهه ۾

ٿر ۾ اسان توکي اهڙو پنهنجو ڪارنامو ڏيکارينداسين پوء نبي صلعم فرمايو ته سيروا علي برڪة الله وابشروا حضرت سعد جي قول تي ڏاڍو خوش ٿيا پوء نڪري پيا اهو انصار منجهان حضرت سعد پوء نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن اها جاء جيڪا بدر جي هئي اتي نشان ڪڍي ڏنا هئن فلاڻو هتي مرندو فلاڻو هتي مرندو فلاڻو هتي مرندو فلاڻو ليڪا ڪڍي ڏنا هئن ائين ٿي پيو ائين شايد ڪيئن انهن کي بهادر بڻائي ڇڏيو پهرين آيا هڪڙي اهڙي جاء تي جتي پاڻي ٻاڻي چشما چشما به هيا پوء صحابي هڪڙي چيو عرض ڪيو ته سائين اهو توهان جو اتي ٿا ڪيو ڪم سو الله جو حڪم اٿو ڪين جنگي تربيت آهي توهان جي

جيڪو پاڻي جو چشمو آهي نه، بدر جا ها کوهه پاڻي جي جاء هئي اها. اتي قبائل ايندا ها اچي، چي سائين اتي ٺاهينداسين حوض، اهو ڀرينداسين پاڻي جو. جيڪي ٻيا کوهه آهن سي سڀ لٽينداسين، پاڻي اسان جي قبضي ۾ ٿيندو. اها پاليسي جنگ جي ڏينهن هئي، مجبور ڪرڻو آهي انهن کي جنگ.

جيڪو ڪافرن مشرڪن پنهنجي پاسي ڏئي ورتو هو سٺي جاء ڪري ۽ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن جي اها ريگستان واري هئي اها سيٽ ٿي پئي ڄمي مضبوط ٿي وئي ڏاڍي واري ٿڌي ٿي پئي فرحت ٿي پئي مطمئن قرار ۾ ٿي ويا اهڙي طرح پوء اچي جنگ لڳي اچي لڙائي ٿي ان لڙائي ۾ الله تبارڪ وتعاليٰ وڏو پنهنجو فتح جو هڪڙو مظاهرو ڏيکاريو ۽ ملائڪ لٿا جن اچي لڙائي ڪئي ٽي ڏينهن حضور انور صلي الله عليه وسلم جن انهن جي جي مقتولن کي ڦٽي ڪيو، گندا ٿيا، پوء گهلرائي ڦٽي کوهه ۾ هڪڙي ۾ اڇليائون، پوء اتي فرمايائون، اني هل وجدتم قد وجدتم ما وعدڪم ربڪم حقا انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا اسان کي ته حق مليو جيڪي رب اسان سان واعدو ڪيو هو. عمر فاروق چيو، سائين اهي ته ڍونڍ آهن انهن سان توهان ڳالهايو ٿا پيا. فرمايو ته اي عمر تون انهن کان وڌيڪ نٿو ٻڌين جيڪي مان هنن کي ٿو چوان پيو. ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ هن کي ٻڌرايو، اڄ هو جهنم جي عذاب ۾ گرفتار آهن، الله منهنجو آواز هن کي ٻڌرائي ٿو ته جيئن هن کي خبر پوي ته ستر ماڻهو هن جا قتل ٿي ويا، ستر هن جا گرفتار ٿي ويا. پوء اتي ڪن ماڻهن صلاح ڪئي ته هاڻي قافلي جي ڪڍ لڳو. قافلو ته اڃا نه پهتو هو نه سهي، قافلي جي ڪڍ لڳو. پوء ڪن گهڻن ان ڳالهه جو رايو ڏنو، حضرت عباس جيڪو ٻڌل هو، گرفتار هو، اهو ٿو چئي بابا ڳالهه ٻڌو،

يسألونک عن الانفال تو کان پڇن ٿا مال غنيمت جي باري ۾ چؤ مال غنيمت الله الله جي رسول جو آهي تقوا ڪريو الله کان ڊڄو اصلحوا ذات بينڪم صلح ڪريو پنهنجي وچ ۾ اطيعوا الله اطيعوا رسول الله الله جي رسول جي فرمانبرداري ان ڪنتم مؤمنين جيڪڏهن توهان مومن آهيو انما المؤمنون الذين مومن اهي آهن جيڪي الله جو ذڪر ڪن الله اذا ذڪر الله الله جو نالو وٺ وٺجي ته دليون هنن جون ڏڪي وڃن

تنهنجي گهر منجهان ڏسو توهان نڪري آيا آهيو هتي مدينه منور کان گهر منجهان نڪري آيا آهيو الله تعاليٰ توکي حڪم ڪيو ته تون نڪر هڪڙي جماعت مومنن جي مومن الله تعاليٰ فرمائي ٿو انهن کي به لڪارهون راضي نه آهن يجادلونڪ في الحق توسان جهگڙو ٿا ڪن حق ۾ ته سائين اهو قافل قافلي سان لڙائي ڪرڻي آهي بعد ما تبين ظاهر ٿي چڪي ڳالهه ڪانما يساقون الي الموت ٿيو ڇا ڳالهه ظاهر ٿي آهي ته ٻن جماعتن مان ڪنهن هڪڙي جماعت سان لڙڻو آهي هاڻ هن سان، هن لشڪر سان لڙڻ هنن کي ائين ٿو لڳي جيئن موت ڏي هلڻو هجي، وهم ينظرون توڏي ڏسن ٿا، تڪن ٿا توڏي، اهڙو پريشان ۽ ڦاٿل آهن. ياد ڪر ان وقت کي جڏهن واعدو ڪيو الله تعاليٰ توسان ٻن جماعتن منجهان ڪنهن هڪڙي جماعت جو انها لڪم ته اها توهان سان توهان جي هٿيا توهان جي قبضي ۾ ايندي تودون ان غير ذات الشوڪة تڪون لڪم پر توهان پيا چاهيو ته بنا طاقت واري، غير معنيٰ بنا، ذات معنيٰ واري، شوڪت معنيٰ طاقت، طاقت واري، بنا طاقت واري، جماعت توهان جي هٿ اچي، تڪون لڪم توهان جي لاء اها ٿي پئي. يريد الله ان يحق الحق پر الله ارادو ٿو ڪري ته حق کي بلند ڪري. بڪلماته پنهنجي ارشاد سان.

حضور انور صلي الله عليه وسلم ان رات اسر جي وقت سجدي ۾ ڪري پيا ۽ دعا گهريون ته الله تعاليٰ اڄ اسان جي تون مدد ڪر جي نه ته پوء تنهنجي عبادت ڪانه ٿيندي جڏهن اهي لفظ ابوبڪر صديق ٻڌا ته پويان اچي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي سجدي جي حالت ۾ ڀاڪر پائي کڻي اٿاريائون ۽ چيو ته سائين بس ڪفايت آهي يا رسول الله دعا گهڻي آهي هاڻي اٿي اسان جي صفون ٺاهيو بس پوء نبي سائين جن ايڏي همت ابوبڪر صديق جي ڏسي انتها درجي ۾ خوش ٿيا وما جعله الله الا بشريٰ ملائڪ توهان وٽ ٻيلهه اسان موڪلينداسين معنيٰ هزار ملائڪن جو هوندو هوندا ٻيلهه جو مطلب ته ٻه هزار ٿي پيا ۽ ان کي الله تعاليٰ توهان جي لاء بشريٰ ڪيو آهي خوشخبري مبارڪ ولتطمئن به قلوب جيئن توهان جون دليون قرار وٺن ٻيو هڪ ايترن هزارن ملائڪن جي ته ڪا ضرورت ڪانهي ملڪ سڳورو ته هڪڙو ئي اچي ته بس ڪفايت ڪري ڇڏي پر اصل توهان جو عدد وڌائڻو آهي ته جيئن توهان کي پاڻ ۾ قرار هجي

پوء اچي ننڊ هنن کي ورتو امنة امن جي ننڊ منه اهڙو قرار آرام سان ننڊ اچڻ جنهن جي ڪا حد ناهي وينزل عليڪم من السماء ماء الله تعاليٰ پاڻي آسمان کان لاٿو ٿڌ فرحت ٿي وئي ريگستان ڄمي ويو آرام ننڊون ڪيو بي بي فڪري ليطهرڪم به توهان جيئن وهنجو ته پاڪائي پاڪائي ڪريو پاڻي جون ڍنڍون ڍورا هنن جي پاسن ۾ چشما جيڪي آ سي اهي به ڀرجي ويا ويذهب عنڪم رجز الشيطان شيطان جي جيڪا

ڪافرن جي دلين ۾ به رعب وجهو فاضربوا فوق الاعناق انهن جي گردنن کي ماريو مٿان مٿان فوق جي معنيٰ مٿان معنيٰ ڪنڌ تي ڌڪ هڻو واضربوا منهم ڪل بنان ۽ ڌڪ هڻو انهن کي هر پور تي هر سنڌ تي صحابي روايت ٿا ڪن ته اسان اڃا پنهنجو سنڍو يا لٺ الاريون پيا ته لڳي ئي ڪانه ته اڳي همراهه ڦري پوي ۽ ڀرسان اسان جي ائين آواز ٻڌڻ ۾ اچي ڌڪ جو اهڙي طرح به هئي اڪثر ۽ اتي انهيء ۾ جبرائيل عليه السلام کي ڪيترن ماڻهن سفيد پوشاڪ ۾ ڏٺو ڦڪين ڦڪن پٽڪن سان ملائڪ نظر آيا سفيد لٽا ڦڪا پٽڪا گهوڙن تي چڙهيل اهڙي نموني جي هڪڙي فوج هنن کي نظر آئي جيڪي ٻيل ٻيل چڙهيل اتي نظر پيا آيا صحابه کي ذالڪم فذوقوه اهو اٿو الله تعالي جو حڪم ذالڪ بانهم شاقوا الله انهن مخالفت ڪئي الله جي ورسوله ان جي رسول جي ومن يشاقق الله ورسوله جيڪو الله الله جي رسول جي مخالفت ڪندو فان الله شديد العقاب الله تعاليٰ سخت عذاب ڏيندڙ آهي جيڪو توهان کي عذاب اچي پهتو فذوقوه ان کي چکو ان للڪافرين عذاب النار ڪافرن جي لاء جهنم جو عذاب آهي هي دنيا جو عذاب هيو جو توهان کي ڇڪي ڌڪي نڌڻڪو ڪري هتي مارايو ويو ان کان بعد جهنم رسيد ڪيو ويو اها حالت ٿي. ان ڏينهن شيطان ڪوشش ڪئي جو ڪنانه جي سردار سراقي بن مالڪ مدلجي جي صورت ۾ ٿي پنهنجو جني لشڪر ماڻهن جي ظهور ۾ ڪري ۽ آڏو اچي ابو جهل کي چيائين ۽ مشرڪن کي ته تهان پرواهه نه ڪريو سارو قبيلو مان تهان سان مدد جي لاء آندو آهي ۽ وڏو لشڪر هو هڪڙو اهو هن کي ڏيکاري ان جي لاء به اچي ٿو پوء جڏهن جو فوج ملائڪن جي لٿي آ ته ابو جهل سان هٿ هٿ ۾ ڏيئي پيو شيطان گهمي صفن جي اڳيان پوء هٿ پيو سرڪائيس ته چيس ته اي سردار مدلج قبيلي جا تون مون کان هٿ ٿو سرڪائين، ڇا مطلب آ چي اني اريٰ ما لا ترون، مان کي هڪڙي اهڙي شيء ڏسڻ ۾ ٿي اچي جيڪي توهان نه ٿا ڏسو. اگر مان هٿ سرڪائي هاڻ ڀڄڻ جي ٿو ڪيان ته ته منهنجي هاڻي بيهڻ جي جاء ڪانهي هتي. شيطان کي به موت جو خوف اچي ورتو. يا ايها الذين آمنو اذا لقيتم الذين ڪفروا هتي الله تعاليٰ نصيحت ٿو فرمائي ۽ ٻڌائي ته او مؤمنو جڏهن توهان ڪافرن سان اچي ٽڪرجو، پوء هڪڙو خيال ڪيو، فلا تولوهم الادبار پٺي ڏئي نه وڃو، مقابلو ڪري بيهو. فرار من الزحف، جهاد کان نڪرڻ، لڙائي ۾ ڪافرن کي پٺي ڏئي ۽ ڀڄڻ اڪبر الڪبائر آهي. معنيٰ وڏن گناهن مان جيئن ٿيندا آهن وڏا گناهه، قتل گناهه، فرار من الزحف گناهه، ماء پيء جي بي فرماني گناهه، اهڙيء طرح سان انهن وڏن گناهن ۾ اهو آهي. سو خيال ڪجو ۽ ومن يولهم يومئذ دبره جيڪو پٺي ڦيريندو ان ڏينهن پنهنجي فقد باء بغضب من الله اهو رجوع ٿيو آهي الله جي غضب سان ماواه جهنم جاء ان جي جهنم آ بئس المصير بڇڙي جاء آ الا متحرفا لقتال مگر جيڪڏهن هنر ٿو ڏيکاري جنگ جو او متحيزا الي فئة يا ڪنهن وڏي فوج ڏي موٽي ٿو اچي پناهه وٺڻ جي لاء ۽ پوء گڏجي ٿو حملو ڪري اهو معاف آ ڇو ته اهو ته فن آ جنگي

ليبلي المومنين منه جيئن الله تعالي ايمان وارن کي پنهنجي طرف ڪري جيئن ڪري ايمان وارن کي پنهنجي طرف بلاء حسنا خوب خوب احسان سان احسان ڪري الله تعالي مومنن کي پنهنجي طرف ڪيو آهي ان الله سميع عليم رب تبارڪ تعالي ٻڌندڙ ۽ ڄاڻندڙ آهي جو ان سڀني ڳالهين کي ٻڌي به ٿو ڄاڻي به ٿو ذالڪم اجهو اهو ٿي ويو ان الله موهن ڪيد الڪافرين الله تعالي ڪمزور ڪندو آهي ڪافر ڪافرن جي پاليسي کي اهو ڪم ٿي ويو بس ختم ٿيا ڪافر انهن جي ڪمر ڪفر جي ٽٽي پئي. ستر ماڻهو جيڪي امير هوندا هئا، وڏي ۾ وڏا انهن جا سرڪش انهن کي ختم ڪيو ويو. ستر ماڻهو گرفتار ڪيا. ان تستفتحوا جيڪڏهن توهان فيصلو ٿا گهرو فقد جاءڪم الفتح پوء اجهو اها فتح آئي فيصلو اچي ويو وان تنتهوا اي ڪافرو جيڪڏهن توهان کي خيال هيو ته اها ڪهڙي ڏينهن فتح ايندي سو اها فتح اچي وئي مسلمانن کي ۽ جيڪڏهن رڪجي پوندؤ فهو خير لڪم ڪفر کان باز اچو وان تعودوا جيڪڏهن موٽي وري توهان اهڙي حرڪت ڪئي ته نعد اسان به توهان کي جواب ڏينداسون اهڙو جواب اچي ويندو جو وري توهان جا اهي سڄا معاملات ختم ٿي ويندا لن تغني عنڪم فئتڪم توهان جو جٿو توهان کي نه بچائي شيئا ڪنهن شيء کان ولو ڪثرت توڻي جو هجي گهڻو ان الله مع المؤمنين الله مؤمنن سان آهي پوء توهان الله سان لڙائي ڪندؤ نه ٿيندو ئي نه ڪو توهان کي طاقت ٿي پوندي ابو جهل جڏهن نڪتو هو مڪي منجهان روانگي جي وقت ڪعبة الله جي پردن ۾ لٽڪي پيو هو ۽ دعا پيو گهري ته خداوندا ٻنهي فريقن ۾ جيڪو اعليٰ درجي جو فريقو هجي جيڪو توکي اقرب هجي جيڪو توکي پيارو هجي ان جي مدد ڪجي معنيٰ اتي دعا گهري آيو هن جي لاء اها ڳالهه جي معنيٰ اها آهي نه ته جيڪو تو وٽ عزت وارو هجي، اعليٰ هجي، اشرف هجي، ان جي مدد ڪجانء بس. ۽ جيڪو ملڪ ۾ فساد مچائي ظلم ڪري ان کي ختم ڪجانء. مسلمانن به آمين ڪئي ٿي. سو الله تعاليٰ ته فرمائي ٿو جو اها فتح ملي وئي جنهن جي توهان دعا گهري هئي.

ان شر الدواب الله فرمائي ٿو ته بڇڙا جاندار اهي آهن الله تعاليٰ وٽ ٻوڙا حق نه ٻڌن گونگا حق نه چون الذين لا يعقلون جن کي عقل به ڪونهي ڪو اهڙن اهڙي اهڙي بڇڙي مخلوق به آهي ئي ڪانه ڪا جيڪي حق ٻڌن ته هن ڪن نه ڏين اڃا هنن يهودين ته موسيٰ عليه السلام کي چيو ته سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا انهن چيو ۽ وري هن نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم مشرڪن چيو ته قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا اهڙو قرآن اسان به چئي سگهون ٿا تڏهن الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته انهن برن جانورن جهڙا توهان نه ٿجو لو علم الله فيهم خيرا جيڪڏهن خدا انهن ۾ خير کي ڄاڻي ها لاسمعهم جيڪڏهن هن کي ٻڌائي ها اهو ٻڌڻ جيڪو قبول جو ٻڌڻ هو پر قبول انهن نه ڪيو خيريت ڪانه هئي انهن ۾ قرآن ته ٻڌئون، نفي ڪانهي، مگر جيڪو خيريت وارو ٻڌڻ هو سو نه هو ڇو ڇاڪاڻ ته انهن ۾ خير ڪونه هو.

خدا ڪنهن ۾ خيريت ڄاڻي ته پوء ڪيئن منهن موڙيندا؟ صغريٰ ڪبريٰ ٺهي بيٺي پر نتيجو غلط ٿو نڪري اهو هڪڙو سوال ڪندا آهن اهل علم وارا جيڪي منطق ۽ اهل عقل وارا آهن ان جي لاء جواب هي آهي ته لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم جو لو جڏهن ايندي آهي سلم ۾ لکي ٿو ته لو مهملي جي لاء هوندي آهي جهڙيء طرح سان مهملو ان کي چئبو آهي، جو حرف سور جو ان جي مٿان نه آيل هجي، ڪل يا بعض جو، ڪل يا بعض هوندو پوء ان کي محصورو چئبو آهي. جيڪڏهن ڪل انسان حيوان چئبو ته ڪليو، بعض الحيوان انسان چئبو ته پوء جزيو، پر محصورو ٿيو. محصورو معنيٰ حصار ۾، حصر ۾ آيل. هي لو جو اکر مهملو آهي. جيئن اتي ڪل کي ڪڍي ڇڏيو، الانسان حيوان، الحيوان انسان، اهو آهي مهملو اهو جزي ۾ هن ۾ صغريٰ ۾ يا ڪبريٰ جي اها نه ٿي سگهندو آهي شڪل اول جي مهملو شڪل اول جي ڪبريٰ ٿي نه سگهندو آهي اهو به قانون آهي هت لو اسمعهم مهملو آهي تنهن ڪري ڪبرا ناهي آهي جڏهن ڪبريٰ ناهي ته پوء نتيجو به نه نڪرندو تنهن ڪري اهو نتيجو وٺڻ صغريٰ ڪبريٰ بڻائڻ غلط آهي

ياد رکو، اهڙي فتني ۽ فساد کان پاڻ کي بچايو، جنهن جو نتيجو رڳو ظالمن تي محدود ناهي، پر غير ظالمن کي به اهو فتنو ايندو. حضرت عائشه صديقه پڇيو، سي انهلڪ وفينا الصلحاء، اسان هلاڪ ٿي وينداسين حالانڪه اسان ۾ صالح به هوندا؟ عائشه صديقه اهو سوال ڪيو، سائين قرآن ٿو فرمائي ته، اهڙي فتني کان پاڻ کي بچايو جيڪو ظالمن تي محدود نه هوندو، پر غير ظالمن کي به اهو فتنو ويڙهي وٺندو، سو پوء اسان هلاڪ ٿينداسين حالانڪه نيڪ ماڻهو به هجن. واعلموا ان الله شديد العقاب الله تعاليٰ سخت عذاب وارو آهي نبي سائين جن فرمايو ته عائشه ائين ٿيندو توهان ڏسو ٻيڙي تي ماڻهو چڙهندا آهن هڪڙا هيٺ ٻيا مٿي پوء هيٺيان پاڻي ٻاڻي آڻين مٿيان هنن کي جهلين هيٺيان پوء چون ته هاڻي پريشاني آهي تنگي آهي مٿيان به رنج ٿا ٿين تنهن ڪري ڪڍو ٻيڙيء ۾ سوراخ تري ۾ سوراخ ٿا ڪڍن اهو سوراخ ڪڍن ڀلي مٿين کي خبر پئي ته اندر ڇا جو اهو ڌماڪو آهي

فيبعثون علي نياتهم اٿندا هلي پنهنجي نيتن تي پڇاڙيء باقي دنيا جي عذاب مون بچت بچڻ مشڪل آهي تنهن ڪري ڪم ڪرڻو آهي ته جيئن ماڻهو بچي سڀ جيڪي به قومون بچي ويون هن نبيين سان گڏجي ڪم ڪيون تڏهن عذاب کان بچي ويا لوط عليه السلام جي قوم بچي نوح عليه السلام جي قوم بچي شعيب عليه السلام جي قوم بچي صالح عليه السلام جي قوم بچي حضور انور صلي الله عليه وسلم جي قوم خود عذاب کان بچي ڪم ڪيون تڏهن بچيا دستور اهو آهي ته جماعتي ڪم جيڪڏهن ماڻهو ڪندو رهندو ته پوء ايندڙ عذاب کان ماڻهو بچي سگهي ٿو الله تعاليٰ پنهنجو فضل ڪري ڪمزور زمين ۾ ماڻهو توهان کي سٽي وڃن ها فآواڪم پوء توهان کي ڪهڙي جاء ڏنئي مدينو ايدڪم بنصره پنهنجي نصرت سان توهان جي تائيد به ڪئي ۽ قوت ڏني. رزقڪم من الطيبات سٺيون شيون رزق به ڏني لعلڪم تشڪرون ته جيئن توهان شڪر ڪريو الله تعاليٰ توهان سان ايڏو احسان ڪيو توهان جي قلت ۽ توهان جي ضعف جو الله تعاليٰ ان تي نگاهه ڪري ۽ توهان کي ايترو انعام ڪيو تنهن ڪري ياد رکو هاڻي ان الله جي دين جي قائم ڪرڻ ۾ جهاد ۾ سستي نه ڪجو سستي نه ڪجو ماڻهو ته ڪوشش پيا ڪن ته توهان کي ختم ڪن ڪافرن جي اها بري نيت هئي

تنهنڪري توهان اهڙي مسلمانن کي تڪليف نه ڏيو. الله ۽ الله جي رسول جنهن ڪم تي ماڻهو کي حڪم ڪيو آهي انهيء جي ماڻهو پوري پابندي ڪري. مال غنيمت جو وچئون نه کڻجي، ڪنهن جي چوري نه ڪجي، امانتون جيڪڏهن هجن ته انهن امانتن ۾ خيانت نه ڪجي. اخلاق جي بلندي الله تعاليٰ ٻڌائي ٿو. هر قسم جا حق الله جا حق ٻانهن جا ان جي رعايت ڪرڻي آهي. هڪڙي روايت ۾ اچي ٿو ته يهودي بنو نضير جا

سعد بن معاذ کي اسان حڪم بڻايون، ابو لبابي جا مال ۽ عيال بنو قريظه ۾ هيو، پوء انهن جي خير خواهي لاء هيئن نڙيء تي هٿ گهمائي ورتائين. اها ڳالهه ٻي ته ڪنهن نه ڏٺي. يهودين منجهان جيڪي سمجهدار ماڻهو هئا، انهن چيو ته سعد بن معاذ کي جيڪڏهن حڪم بڻائيندؤ ته پوء ختم ڪندو اسان. حالانڪه مسلمانن جي پاليسي جي ته اها ڳالهه خلاف هئي. ابو لبابي کي جڏهن محسوس ٿي اها ڳالهه ته مان ڇا ڪيو اها ڄڻ خيانت ٿي پئي پاليسي ۾ پوء اچي پاڻ کي ٿنڀي سان ٻڌائي ٿنڀي ۾ ٽي ڏينهن ٻڌو پيو بک اڃ آخر بيهوش ٿي پيو الله تعاليٰ جو حڪم آيو ته هن جي توبه قبول آهي پوء هٿن مبارڪن کان پاڻ ڇوڙيان جيڪر نه ڇوڙينس ها ته اتي مري وڃي ها بس بعضن ان آيت جو شان نزول اهو به بيان ڪيو آهي الله

ان کان پوء حضور انور صلي الله عليه وسلم جن محاصرو اچي ڪيو بني قريظه جو ۽ اهو محاصرو ايڪيهه راتيون ٿيو پوء انهن صلح جو مطالبو ڪيو جيئن توهان صلح بني نضير سان ڪيو آهي اسانکي ڇڏ اسان اذرعات ڏي وڃون پنهنجي برادر ۽ اريحا جيڪو شام جو علائقو آهي ان طرف وڃون موڪل ملي. نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم انهن کي فرمايو ته توهان سعد بن معاذ جي ڀلي حڪم تي لهو. هنن اصلي طلب ڪئي ته سعد بن معاذ اسان جو حڪم هجي ڇا لاء ته اهو ان جو اوڏانهن اچڻ وڃڻ هوندو هو ۽ هن پنهنجي قبيلي جو سردار به هوندو هيو تنهن ڪري اهو جيڪي فيصلو ڪري اهو حليف انهن جو پوء انهيء هلي حڪم ڏنو ته انهن جا جيڪي لڙاڪ آهن جن غداري ڪئي آهي انهن کي قتل ڪيو وڃي مال انهن جا غنيمت جا ڪجن ورهائجن عورتون انهن جون گرفتار ڪجن پوء انهيء تي هنن پوء چيائون ته چڱو ڀلا ابو لبابي کي اسان ڏانهن ڇڏيو ان سان ڪجهه ڳالهيون ڪريون پوء جيڪي ٿئي اهو هنن سان خير خواهي رکندڙ هيو هن جو مال هن جو عيال انهن جي پاسي جو هيو پوء نبي سائين جن ٿو موڪليو ابو لبابي کي ته تون وڃي بنو قريظه سان ڳالهائي اچو هن کي چيائون ته تون اسان کي هاڻي ٻڌاء سعد جي حڪم تي اسان لهون جهڙو فيصلو ڪري. هن اشارو ڏنو ڳچيء تي هٿ گهمائي ته جيڪڏهن توهان ان جو فيصلو قبول قبوليندؤ ته هي نتيجو نڪرندو معنيٰ ذبح تهانجي ٿيندي. حلق ڏي اشارو ڏنائين. پوء الله تبارڪ وتعاليٰ حڪم نازل ڪيو. يا ايها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول الله ۽ الله جي رسول جي سان خيانت نه ڪريو ۽ توهان کي جيڪا امانت ڏنل آهي دين جو راز ان ۾ به توهان راز کي افشاء ڪري اها به امانت ۾ خيانت آهي توهان اها نه ڪريو توهان کي خبر به آهي ابو لبابه چيو

هرو ڀرو ماڻهو اعتماد ڪري ائين ناهي ۽ ڪافرن سان مخفي طرح ڀلي احسانات اڃا به هجن جن ماڻهن جا مڪي مڪرمه ۾ ۾ گهر ٻار اهل عيال هيا تن کي اڃا به جهاد حاطب بن ابي بلتعه جهڙو شخص آهي ته انهيء خط ڏنو هو مڪي وارن ڏي ۽ اهو گهڻو دير سان فتح مڪي کان ٿورو اڳي الله تعالي حڪم موڪليو جبرائيل عليه السلام جي ذريعي چون ته اهو خط هٿ ڪيو چلائي حضور انور صلي الله عليه وسلم جن فرمايو هاڻي جيڪڏهن ڪو وڃي ته باغ آ خاخ جو

منهنجي الله رسول سان محبت آهي پر منهنجو اهل عيال اوڏهه جو ٻار بچيو تنهن ڪري چيم ته ان سان احسان ڪريان جيسي جنگ ٿي الله تعاليٰ ئي توهانجي مدد ڪئي آهي منهنجو خط توهانجي فتح کي ڇا ڪندو اسان به گڏ آهيون تنهن سان پر هن سچ پچي هٿ حضرت عمر فاروق اڙ وري به عرض ڪيو سائين ڇڏيو تنهن منافق جي گردن لاهيان فرمائي ته اي عمر توکي ڇا خبر آ الله تعاليٰ فرمايو اعملوا ما شئتم قد غفر الله الله تعاليٰ هنن جي دلين تي کي ڏٺو آهي ۽ فرمائي ٿو توهان کي جيڪي وڻي سو ڪريو الله توهان جي گناهن کي معاف ڪيو ته اهڙي قسم جا خيالات ڪڏهن ڪڏهن ماڻهن بزرگن ۾ دلين ۾ ايندا ته هيء فتح بدر جي متان اتفاقي فتح هجي تنهن ڪري ڪافرن سان تعلقات ٿورا گهڻا مراسم رائج هجن ته ايئن نفعو حاصل ڪجي الله تعالي فرمايو ته ايئن نه ڪبو هي اولاد ۽ مال به فتنو آهي ڪڏهن ڪڏهن ماڻهو اولاد جي ڪري مال ملڪيت جي ڪري اهڙي قسم جا ڪم ڪري وجهندو آهي الله تعالي تنهنجي گناهن کي معاف ڪندو هاڻي ان واقعي کي جيڪو بدر جو واقعو آهي انکي حقيقي واقعو بڻايو ٿو وڃي اتفاقي نه تنهن لاء اذ يمڪر بک الذين ڪفروا سان رب تعاليٰ ياد ٿو ڏياري هڪڙو موقعو توهان تي هڪڙو ڏينهن اهڙو گذريو آهي جو ڪافرن توهان سان وڏي ۾ وڏي حرڪت ڪئي ۽ وڏي ۾ وڏي نقصان جو ارادو ڪيو ۽ ۽ معنيٰ آهي اذڪر نبيت ياد ڪر اي جڏهن جو کافر اچي گڏ ٿيا دار الندوه ۾ تدبير پيا ڪن ته فيصلو ڪريو ڪو نبي جي خلاف ليثبتوک اي لي

۽ اها شيء پنهنجي موقعي ۾ صحيح رهي آهي. عيسيٰ عليه السلام جي معاملي ۾ به ائين ٿيو آهي، هتي به ائين ٿيو آهي، ٻين هڪ ٻن جاين تي به ائين ٿيو آهي ۽ اتي ڳالهيون سڀئي پوريون به ٿيون آهن ته هتان سمجه ۾ آيو ته رب تبارڪ وتعاليٰ جاتي مڪر جي سزا ڏني آهي دنيا ۾ ڏئي ڇڏي آهي معنيٰ هنن جو داء ۽ پيچ نه لڳو ناڪام ٿيا عيسيٰ عليه السلام جي حفاظت جو مسئلو به اتان ضمني طرح سان نڪري ٿو وڃي پوء اها دارالندوه جي مؤامرت نه ڳالهه ٿئي ٿي مسلمانن جڏهن مٿين آيات متعلق اهو معاملو الله تعاليٰ هدايت جو هنن کي ڏنو هي جيڪو مسئلو آهي اها وري پويون اڃا به بدر کان جڏهن نبي سائين جن اڃا هجرت نه ڪئي هئي هي جيڪو واقعو آهي سو ائين هدايت جي لاء ٿو اچي ته تهان سان مدد اتفاقي حادثو ناهي ڏسو هي تهان سان مدد ڪئي ٿي ڳالهه اها آهي ته قريش کي جڏهن خبر پئي ته مسلمان ٿي ويا آهن انصار حج جي موقعي تي انصاري آيا ته نبي سائين جن سان هڪڙو سال به اچي مليا ان ۾ بيعت ڪري ويا ٻئي سال به مليا بيعت ڪري ويا ۽ چيو سائين اسان وٽ اچو ته پوء تهان جي مدد ڪنداسون هتي هنن تهان جو قدر نه سڃاتو آهي ۽ حفاظت وغيره به اچو سڄي اها بيعت نبي اڪرم صلي الله عليه خوف ڪيون ته مت معاملو هن جو عظيم ٿي وڃي هن جو دبدبو ۽ قوت مت سگهاري ٿي پوي پوء دارالندوه ۾ اچي گڏ ٿيا مشوري جي هڪڙي جاء هئي اها قصي بن ڪلاب جي ٺهيل هئي اهو رسول الله صلي الله عليه وسلم جي ڏاڏن ۾ هڪڙو ڏاڏو آهي مٿي پراڻي زماني کان قريش جي هيء هڪڙي اوطاق هئي جيڪا اتي مخفي سرگوشي جيڪڏهن ڪندا هئا ته اتي سڀ ماڻهو گڏائي پوء ويهي ڳالهيون ٻولهيون ڪندا هئا ڪعبت الله جي ڀرسان هي مجلس شوريٰ جي جاء اتي رجال قريش جا گڏ ٿيندا هئا چاليهن سالن کان ننڍي کي اتي نه ڇڏبو دارالندوه جا اهي آداب هيا. قصي بن ڪلاب جي ٺهيل هئي. ڪعبت الله شريف جي ڀرسان هئي. قريش جا ماڻهو گڏ ٿيندا ها. چاليهن سالن کان ننڍي عمر وارو اتي نه ايندو هو. معنيٰ تجربو ۽ شاديون واديون به اتي ڪعبت الله شريف جي ڀرسان اچي ڪرائيندا هئا هن جا نڪاح خوانيون وغيره جو اهڙي طرح هن جي متبرڪ جاء به هئي ۽ جنگ جي متعلق جيڪڏهن جهنڊو بنڊو ٻڌبو هو ڪنهن لڪڙيء ۾ ڪاٺيء ۾ ڪري پوء جنگ جي لاء نڪرندا پوء سائين هنن جي مؤامرت شروع ٿي مجلس ڀرجي وئي ماڻهو اچي ويا ڏاڍا ابليس به ماڻهوء جي شڪل ۾ ٿي ته هن صفا بدوي شڪل اختيار ڪري جهنگل جي شيخ بدوي بڻجي اچي نڪتو پر نجد جا جيڪي ماڻهو هوندا آهن ائين اوپرو ڪنهن سنهڙي سنهڙو چهرو، سنهڙي ۽ ٿورڙي ٻچڙي ڏاڙهي ۽ اهڙي طرح سان مٿي ڪيو نجد جو ويهو ٻڌل انهي نموني جو آيو شيخ نجدي بڻجي آيو اچي چيائين ته انا من شيخ نجد دخلت مڪه فسمعت اجتماعڪم

جو توهان ٻڌي بند ڪري سڪ ڪري ڇڏيندؤس پوء جاري ۾ پيا ماني پاڻي ڏيندؤس ٻيو ڪو ايندس ئي نه ڏسڻ هڪ قوم وارو هيڏو ماڻهو آهي قوم واري ماڻهو کي ائين ڪبو آهي غلط ڳالهه ابو جهل چيو هشام بن عمرو ابو جهل ان چيو ته رأيي منهنجو راء ان تحملوه علي جمل اٺ تي ٻڌوس فتخرجوه من بين اظهرڪم اتون ڪڍوس فلا يضرڪم ما صنع پوء جيڪي توهان کي

الائي ڪنهن اڳ ۾ ۾ جنهن جي ڌڪ سان مئو ٿو ٻين جا ها رڳو خالي ڌڪ مئي کي ائين نه ٿئي چستيء سان ڌڪ هڻو فيتفرق دمه في القبائل پوء ايترن ماڻهن کان ته خون ڪونه وٺبو پوء دم ويندو قبائل ۾ متفرق ٿي پوء بنو هاشم جنگ جي مٿان به